ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດສະເໜີໂດຍ ຈຳປາທອງ ແລະ ໄຊຍາ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາສະເໜີທ່ານມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ນັກທຸລະກິດຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນ 17 ໂຄງການຢູ່ລາວ ໂດຍມູນຄ່າ 986 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2023 ເມືອງປາກກະດິງແຈ້ງ ເຕືອນຊາວບ້ານໃຫ້ລະວັງຊ້າງສອງໂຕລອຍນ້ຳມາຈາກຝັ່ງໄທ ດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍໃນສາມແຂວງໃຫຍ່ຂອງລາວເກີນຄ່າມາດຕະຖານແລ້ວ ຊາວບ້ານເມືອງຈຳປ າສັກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຍ້ອນກິ່ນເໝັນຈາກຟາມລ້ຽງໝູ ຕໍ່ໄປຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວ ລາວ ແລະ ຈີນ ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ ການຄ້າ ແລະ ເຕັກນິກ ປ ະຈຳປີ 2023 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປີ 2024 ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຂອງລາວ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນມື້ວັນທີ 21 ແລະ 22 ກຸມພາ 2024 ນີ້ ໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວດຶງດູດການລົງທຶນຈາກນັກທຸ ລະກິດຈີນໄດ້ 17 ໂຄງການ ທີ່ກະຈາຍຢູ່ທົ່ວປະເທດລາວ ຮວມມູນຄ່າການລົງທຶນປະມານ 986 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເປັນການລົງທຶນຂອງຈີນແບບຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ໃນປີ 2024 ນີ້ ກໍວ່າຈະພະຍາຍາມດຶງດູດນັກລົງ ທຶນຈີນເຂົ້າມາໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ວັນທີ 23 ກຸມພານີ້ ເຖິງການເຂົ້າມາລົງທຶນຂອງຈີນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂຄງການຂະໜາດນ້ອ ຍ ຫຼື ຂະໜາດໃຫຍ່ວ່າ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສ້າງເມັດເງິນໃຫ້ປະເທດລາວ ເປັນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນລາວນຳອີກ ຄ້າຍໆກໍເປັນນະໂຍບາຍພິເສດ ຄ້ າຍໆກັບແບບມັນເປັນນະໂຍບາຍພິເສດ ກໍເລີຍວ່າຢູ່ຫຼາຍໆແຂວງຈະມີນັກທຸລະກິດມາທຳທີ່ກວ້າງໆ ຄືຕົວຢ່າງທີ່ເຫັນຢູ່ທາງແຂວງຊຽງຂວາງເນາະ ກໍເປັນການລົງທຶນຂອງທາງຈີນ ທ່ານເວົ້າວ່າ ປັດຈຸບັນ ຈີນຖືເປັນປະເທດຄູ່ຄ້າສຳຄັນຂອງລາວ ເປັນຜູ້ລົງທຶນອັນດັບໜຶ່ງຢູ່ລາວ ເຊິ່ງລັດຖະບານລາວກໍເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແບບຈີນຈະນຳພາປະເທດໄປສູ່ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັ ດທະນາ ແລ້ວກ້າວໄປສູ່ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາໄດ້ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປະເທດ ເມື່ອປີ 2023 ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຂອງລາວ ກໍໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນຈີນເຂົ້າມາສ ຳປະທານຂຸດຄົ້ນປຸງແຕ່ງແຮ່ຄຳ ແລະ ແຮ່ຫາຍາກຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງສອງໂຄງການ ຮວມເນື້ອທີ່ເກືອບເຖິງ 5,000 ເຮັກຕາ ໃນນັ້ນ ມີໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄຳ ແລະ ແຮ່ຕິດພັນໃນເນື້ອທີ່ 4,244 ເຮັກຕາ ຂອ ງບໍລິສັດເໝີຍດີຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຈຳກັດ ຢູ່ເຂດບ້ານນາໄຊທອງ ບ້ານພູວຽງ ບ້ານຮ່າງງວມ ແລະ ບ້ານບຸງໝັ້ນ ເມືອງພູກູດ ແລະ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຫາຍາກແບບທົດລອງ ຂອງບໍລິສັດໂບນັດລາວຂຸດຄົ້ ນແຮ່ຫາຍາກຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໃນເນື້ອທີ່ 580 ເຮັກຕາ ຢູ່ເຂດບ້ານນາຄື ເມືອງຜາໄຊ ແລະ ບ້ານພູກາເຟ ເມືອງຄູນ ເວົ້າເລື່ອງການພັດທະນາປະເທດ ປະຊາຊົນລາວຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ເວົ້າໃ ນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ປະເທດລາວມີທ່າແຮງດ້ານຕ່າງໆເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແຮງງານ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ເນື້ອທີ່ການກະເສດຫຼາຍ ແຕ່ຍ້ອນຂາດການສົ່ງເສີມ ຂາດການສະໜັບສ ະໜູນຈາກພາກລັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບໍ່ສາມາດພັດທະນາທ່າແຮງເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ກາຍເປັນມູນຄ່າໄດ້ໂດຍໂຕເອງ ໃນທາງກັບກັນ ລັດຖະບານລາວພັດດຶງດູດໃຫ້ນັກລົງທຶນຈີນເຂົ້າມາສຳປະທານເນື້ ອທີ່ດິນ ເພື່ອເຮັດໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນ ໂດຍຫວັງວ່າມັນຈະຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດລາວດີຂຶ້ນ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ປະຊາຊົນລາວໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດບໍ່ພໍເທົ່າໃດຈາກໂຄງການລົງທຶນຂອງຈີນນັ້ນ ເວົ້າເລື່ ອງທ່າແຮງນີ້ມັນຫຼາຍ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ຮອດປະຊາຊົນ ພະຍາຍາມຕັ້ງຄຳຖາມ ຄືຂ້ອຍວ່ານີ້ ມາເຮັດຢູ່ບ້ານຂ້ອຍ ແຕ່ວ່າເຮົາເຂົ້າບໍ່ເຖິງ ເຂົ້າບໍ່ເຖິງເຂົາເຈົ້າ
ແລະ ປະຊາຊົນລາວຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ກໍເວົ້າວ່າ ຢາກໃຫ້ລັດຖະບານລາວທົບທວນຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືກັບຈີນນັ້ນຄືນ ເພາະປັດຈຸບັນມີນັກທຸລະກິດຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນເປັນຈຳນ ວນຫຼວງຫຼາຍ ເຂົ້າມາສ້າງອິດທິພົນ ຂົ່ມຂູ່ປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາດິນໄປສ້າງໂຄງການຂອງພວກເຂົາ ໂດຍທີ່ປະຊາຊົນລາວບໍ່ມີສິດທີ່ຈະຄັດຄ້ານ ແລະ ຮຽກຮ້ອງເອົາຄວາມຍຸຕິທຳຫຍັງໄດ້ ທ່ານ ຍົກໂຕຢ່າງ ບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາສີທັນດອນຈຳກັດ ຂອງນັກລົງທຶນຈີນ ທີ່ເຂົ້າມາສ້າງເຂດເສດຖະກິດໃໝ່ສີທັນດອນ ຢູ່ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ 8 ບ້ານ ທີ່ມີຢ່າງໜ້ອຍ 300 ຫຼັງຄາເຮືອນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍໜ້ອຍ ບໍ່ສົມເຫດບໍ່ສົມຜົນ ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ບໍລິສັດຈີນຢາກເຮັດຫຍັງກໍເຮັດໄດ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ຄັນມາເບິ່ງແ ລ້ວນີ້ ມັນກະບໍ່ແມ່ນວ່າລັກສະນະທາງເສດຖະກິດທີ່ໃຫ້ເປັນຂອງເຮົາເທື່ອ ເປັນຂອງເຂົາຢູ່ ຄືທີ່ວ່າຢາກໄດ້ ແຕ່ວ່າຜົນສຸດທ້າຍມາ ມັນລະບໍ່ແມ່ນ ແລ້ວມັນກະບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຖະໜົນຫົນທາງນີ້ໄດ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮື ອງ ເຫັນບໍ່ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ປະຊາຊົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພັດເວົ້າວ່າ ການເຂົ້າມາລົງທຶນຂອງຄົນຈີນຢູ່ລາວ ກໍມີສ່ວນສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງລາວຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ແລ ະ ປະຊາຊົນລາວຈຳນວນໜຶ່ງກໍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການລົງທຶນນັ້ນນຳດ້ວຍ ລາວເວົ້າວ່າ ໂດຍລວມແລ້ວ ນັກທຸລະກິດຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ລາວເປັນອັນດັບໜຶ່ງ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນມະຫາສານ ແຕ່ກ ານສ້າງສາພັດທະນາປະເທດລາວ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເຕີບໂຕຂອງໂຄງການຈີນໃນລາວ ເພາະໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນັກທຸລະກິດຈີນເປັນຜູ້ລົງທຶນເອງ ປະມານ 80 ຫາ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນ ຜົນປະໂຫຍ ດສ່ວນໃຫຍ່ຈຶ່ງຕົກເປັນຂອງຈີນ ບໍ່ແມ່ນຂອງປະເທດລາວ ຫຼື ຂອງປະຊາຊົນລາວ ດັ່ງທີ່ລາວກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 23 ກຸມພານີ້ວ່າ ເຮັດແນວນີ້ນີ້ ປະຊາຊົນບໍ່ ບໍ່ມີຄວາມສຸກເລີຍ ເຈົ້າບໍ່ຄິດເຫັນບໍ່ ເ ລື່ອງອິດທິພົນເຂົາ ບໍ່ແມ່ນປະເທດຈີນເດ ປະເທດລາວເດ ຄັນແມ່ນວ່າລັດເຊັນໃຫ້ມີສິດເຮັດໂລດ ມັນເກີດຂຶ້ນຫຼາຍບັນຫາເດ້ ຢູ່ລາວເຮົານີ້ ຄືເຫັນຫັ້ນແຫຼະ ຄືຈີນຢູ່ວຽງຈັນ ມັນຢາກເຮັດຫຍັງກໍເຮັດ ປັດຈຸບັນ ສິ ນຄ້າທີ່ສົ່ງອອກຈາກລາວໄປຈີນຫຼາຍ ຄື ທອງແດງ ເກືອກາລີ ຢາງພາລາ ກ້ວຍ ມັນຕົ້ນ ແລະ ສິນຄ້າກະສິກຳອື່ນໆ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າຂອງຈີນທີ່ຜະລິດຢູ່ລາວ ລວມທັງໃນຮູບແບບ 2 ບວກ 3 ຕາມຈຳນວນທີ່ລັ ດຖະບານລາວໄດ້ຮັບໂຄຕາຈາກຈີນ ບໍ່ແມ່ນເປັນສິນຄ້າຂອງລາວ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ສ່ວນໜຶ່ງກໍຂົນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງໂຄງການໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງຈີນຢູ່ລາວ ອີ ງຕາມຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທີ່ໄດ້ລາຍງານເມື່ອປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ນັບແຕ່ປີ 1989 ຮອດກາງປີ 2022 ນັກທຸລະກິດຈີນໄດ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວເປັນອັນດັບໜຶ່ງ ຄືມີ 933 ໂຄງການ ມູນຄ່າການລົງທຶນສ ະສົມສູງເຖິງ 13 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເມື່ອວັນທີ 20 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມານີ້ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຕືອນໄປຍັງນາຍບ້ານ ຕະຫຼອດຮອດຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ໃນ ເຂດ 1 ຫາເຂດ 4 ໃຫ້ລະວັງອັນຕະລາຍ ພາຍຫຼັງມີການພົບຊ້າງປ່າປະມານ 2 ໂຕຈາກປະເທດໄທ ໄດ້ລອຍຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງຂຶ້ນມາຍັງຝັ່ງທີ່ບ້ານຄອນຂວາງ ເມືອງປາກກະດິງ ເພື່ອມຸ່ງໜ້າໄປປ່າສະຫງວນພູ ງູ ເຊິ່ງຊ້າງປ່າດັ່ງກ່າວມີໂອກາດທຳຮ້າຍຊາວບ້ານທີ່ພົບເຫັນໄດ້ ຫາກເຂົ້າໄປໃກ້ໂຕຂອງມັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງປາກກະດິງກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ແຈ້ງໄປຫານາຍບ້ານໃນບ້ານຕ່າ ງໆ ເພື່ອໃຫ້ປະກາດແຈ້ງເຕືອນໄປຍັງຊາວບ້ານຢ່າງທົ່ວເຖິງ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະຊາວບ້ານທີ່ເຂົ້າໄປຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເຊິ່ງມີໂອກາດພົບກັບຊ້າງປ່າດັ່ງກ່າວ ແລະ ອາ ດຖືກທຳຮ້າຍໄດ້ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 23 ກຸມພານີ້ວ່າ ກະສິກຳເມືອງເພິ່ນກະໄດ້ເຮັດແຈ້ງການໃຫ້ນາຍບ້ານແຈ້ງແຕ່ລະບ້ານໃຫ້ລະມັດລະວັງ ບໍ່ໃຫ້ໃກ້ຊ້າງຫັ້ນນະ ວ່າຜູ້ໃດເຫັນກໍ ບໍ່ໃຫ້ທຳລາຍ ແລະ ໃຫ້ແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ເພິ່ນເນາະ ໃຫ້ເພິ່ນໄປກວດສອບ ກະເຫັນສອງໂຕເນາະ ຂ້າມມາ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ປັດຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍກຳລັງມີການຕິດຕາມ ແລະ ຊອກຫາຊ້ າງປ່າດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ເຂດທີ່ມີຊາວບ້ານຢູ່ ພ້ອມທັງໄດ້ມີການປະສານງານໄປຍັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊ້າງປ່າ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນມີລາຍງານເທື່ອວ່າໄດ້ພົບເຫັນຊ້າງ ປ່າດັ່ງກ່າວແລ້ວຫຼືບໍ່ ໃນຂະນະທີ່ຊາວບ້ານເມືອງປາກກະດິງທີ່ຮູ້ຂ່າວດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ພາກັນລະມັດລະວັງຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຂດບ້ານ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າໄປຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການພົບຊ້າງປ່າ ດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນຢ້ານຊ້າງຕົກມັນ ແລະ ເຂົ້າທຳຮ້າຍຊາວບ້ານຈົນເຖິງແກ່ຊີວິດ ດັ່ງຊາວບ້ານເມືອງປາກກະດິງນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ກະແຈ້ງການ ທາງເມືອງເພິ່ນກະແຈ້ງ ທາງແຂວງເພິ່ນກະແຈ້ງການເດ້ ບ່ອນ ອັນເຂດອັນໂຕຊ້າງຂ້າມມາໃຫ້ລະວັງໃດ໋ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ ອື ເຫັນວ່າຂຶ້ນ ຂຶ້ນໄປເທິງພູ ພຸ້ນໃດ໋ເດ ບໍ່ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີຊາວບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຍັງບໍ່ເຫັນແຈ້ງການດັ່ງກ່າວເທື່ອ ແລະ ມີແຕ່ໄດ້ຍິນຂ່າວຈາກຊ າວບ້ານຄົນອື່ນໆເວົ້າກັນເທົ່ານັ້ນວ່າ ມີຊ້າງປ່າຈາກໄທເຂົ້າມາຍັງເມືອງປາກກະດິງ ແຕ່ກໍມີຄວາມລະມັດລະວັງຢູ່ກ່ອນແລ້ວຈາກປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ ດັ່ງຊາວບ້ານອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ບໍ່ທັນເຫັນແຈ້ງກ ານເດແຫຼະ ເຫັນແຕ່ວ່າ ເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຍິນເຂົາສົນທະນາກັນວ່າທາງໄທບໍ ທາງເລີຍ ວ່າແຈ້ງມາວ່າມີຊ້າງຂ້າມໄປ ຫຼືແນວໃດ ເຮົາກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ມັນກະລົມກັນຢູ່ວ່າມີອັນໃດແມ່ນແທ້ບໍ່ຫັ້ນບໍ່ຮູ້ ອັນນີ້ນະເຮົາກະບໍ່ ຮູ້ ເຮົາຢູ່ເຂດຢູ່ໃນພີ້ ຄັນແມ່ນມາເຂົາກະມາທາງເລາະຂອງ ໃສ່ແຖວເລາະຂອງພຸ້ນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາກອງທຶນສັດປ່າໂລກສາກົນ ຫຼື WWF ປະຈຳປະເທດລາວ ເພື່ອສອບຖາມ ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ສະດວກໃຫ້ສຳພາດ ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ສູນອະນຸລັກຊ້າງແຫ່ງໜຶ່ງໃນລາວກ່າວວ່າ ກໍລະນີຊ້າງປ່າຈາກປະເທດໄທ ລອຍນ້ຳຂ້າມຂອງມາຝັ່ງລາວນັ້ນ ກໍບໍ່ແມ່ນເຫດກ ານທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມປົກກະຕິ ຍ້ອນຕາມທຳມະຊາດແລ້ວຊ້າງຈະບໍ່ຄ່ອຍລອຍນ້ຳຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງ ແຕ່ກໍເຊື່ອວ່າໜ້າຈະລອຍຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງມາລາວເພື່ອປະສົມພັນຕາມລະດູການ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ປົກກະຕິຊ້ າງມັນບໍ່ ຕາມ ຕາມຂໍ້ມູນຊ້າງບໍ່ລອຍນ້ຳເນາະ ມັນຈະຢູ່ແບບແຕ່ຍ່າງຂ້າມບ່ອນຕື້ນ ປົກກະຕິຊ້າງນີ້ຄັນຖ້າມັນລົງນ້ຳແລ້ວຟູເນາະ ແຕ່ວ່າປະກົດການນີ້ມັນໜ້າຈະແມ່ນ ແມ່ນລະດູການຊ່ວງອັນຢາກເຊີງນະ ໜ້າ ຈະແມ່ນລະດູນີ້ນີ້ແຫຼະ
ທາງດ້ານຍານາງ ແສງເດືອນ ໄຊເລີດ ປະທານມູນນິທິອະນຸຮັກຊ້າງປ່າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມປະຈຳປະເທດໄທ ກ່າວວ່າ ກໍລະນີຊ້າງປ່າຈາກໄທລອຍຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງໄປປະເທດລາວໃນເທື່ອນີ້ ກໍແມ່ນເລື່ອງ ປົກກະຕິ ຍ້ອນຮອດລະດູການຫາຄູ່ປະສົມພັນ ແລະ ຊ້າງດັ່ງກ່າວກໍຖືເປັນຊ້າງສອງສັນຊາດຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຢາກເຕືອນໄປຍັງຊາວບ້ານໃນຝັ່ງລາວ ໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າງທີ່ສຸດ ເພາະວ່າຊ້າງປ່າໃນລະດູ ປະສົມພັນຈະມີອາລົມຮ້ອນຮົນ

ກໍໄປທຳລ້າຍ ແລ້ວກໍໄປຂ້າຄົນທີ່ເຂດປະເທດລາວເໝືອນກັນຄ່ະ ຍານາງກ່າວວ່າ ຊ້າງລະຫວ່າງປະເທດໄທກັບປະເທດລາວ ມັນຂ້າມມາຫາກັນຕະຫຼອດເວລາຢູ່ແລ້ວ ຈິງໆແລ້ວມັນເປັນຊ້າງສອງສັນຊາດ ຢູ່ແລ້ວ ສະເພາະໃນໄລຍະນີ້ມັນເປັນລະດູການປະສົມພັນຂອງຊ້າງ ເວລາຊ້າງຕົກມັນກໍຈະມີອາລົມຮ້ອນຮົນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງອາດຈະໄປທຳຮ້າຍ ຫຼື ໄປຂ້າຊາວບ້ານໃນເຂດປະເທດລາວ ກ່ອນ ໜ້ານີ້ ເຄີຍເຫັນເຫດການຊ້າງປ່າຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ເຂົ້າມາທຳລາຍຜົນລະປູກໃນເຂດຊາວບ້ານຢູ່ອາໄສ ແລະ ຊາວບ້ານທີ່ເຂົ້າໄປຫາກິນໃນປ່າກໍຖືກຊ້າງປ່າທຳຮ້າຍຈົນເສຍຊີວິດ ເປັນຕົ້ນ ເມື່ອວັນທີ 7 ເມສາ ປີ 2023 ຊ້າງປ່າຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ທຳລາຍຜົນລະປູກຂອງຊາວບ້ານ ຢູ່ບ້ານພູແທນ ເມືອງຫຼາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈົນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 40 ລ້ານກີບ ແລະ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ເມື່ອວັນທີ 20 ສິງຫາ ປີ 2020 ຊາວບ້ານ 2 ຄົນ ຢູ່ເ ມືອງນາກາຍ ແຂວງຄຳມ່ວນ ທີ່ເຂົ້າໄປຫາເຫັດໃນປ່າ ກໍຖືກຊ້າງປ່າຢຽບຈົນເສຍຊີວິດ ປັດຈຸບັນ ຈຳນວນຊ້າງປ່າໃນລາວເຫຼືອຢູ່ປະມານ 300 ໂຕ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງອົງການອະນຸຮັກຊ້າງສາກົນ ເມື່ອປີ 2023
ທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ໃນໄລຍະເດືອນກຸມພາ 2024 ນີ້ ເປັນໄລຍະທີ່ປະເທດລາວກຳລັງເຂົ້າສູ່ລະດູແລ້ງ ມີການຈູດເຟືອງຢູ່ຕາມທົ່ງນາ ເພື່ອກຽມການປູກເຂົ້າ ມີທັງການຈູດປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ໄຟໄໝ້ປ່າ ທັງໃນປະເທດລາວ ແລະ ຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະ ມີການຈູດເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ເຊິ່ງທັງໝົດນັ້ນເປັນສ່ວ ນສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດ ຫຼື AQI ແລະ ຄ່າດັດຊະນີຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື PM 2.5 ໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ຂອງລາວສູງກວ່າມາດຕະຖານ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ໃນຕອນ ເຊົ້າຂອງມື້ວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄ່າດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດສູງສຸດຢູ່ທີ່ 161 ຄ່າດັດຊະນີຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ PM 2.5 ສູງທີ່ສຸດຢູ່ທີ່ 67.7 ໄມໂຄຣກຣາມຕໍ່ແມັດກ້ອນ ຢູ່ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ຄ່າດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດສູງທີ່ສຸດຢູ່ທີ່ 164 ຄ່າດັດຊະນີຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ ສູງທີ່ສຸດຢູ່ທີ່ 94.4 ໄມໂຄຣກຣາມຕໍ່ແມັດກ້ອນ ແລະ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄ່າດັດຊະນີຄຸນນະພ າບອາກາດສູງທີ່ສຸດຢູ່ທີ່ 171 ແລະ ຄ່າດັດຊະນີຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ ສູງທີ່ສຸດຢູ່ທີ່ 99 ໄມໂຄຣກຣາມຕໍ່ແມັດກ້ອນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ຖາມໄປຍັງຊາວລາວຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳຕອບຈາກປະຊາຊົນຜູ້ໜຶ່ງວ່າ ໃນໄລຍະນີ້ ຊາວບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງຈູດເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ໃນຂົງເຂດບ້ານຂອງຕົນ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຝຸ່ນລະອອງກະຈາຍໄປທົ່ວບ້ານ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເດືອດຮ້ອນລ ຳຄານ ເຮືອນຂອງຕົນເປິເປື້ອນໄປດ້ວຍຂີ້ຝຸ່ນ ດັ່ງທີ່ລາວເວົ້າໃນມື້ວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ນີ້ວ່າ

ແຕ່ຊາວແຂວງຫຼວງພະບາງນາງໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ສະພາບອາກາດຢູ່ຫຼວງພະບາງຖືວ່າຍັງເປັນປົກກະຕິຢູ່ໃນໄລຍະລະດູແລ້ງນີ້ ອາກາດແຕ່ຕອນກາງຄືນຫາຕອນເຊົ້າເຢັນໜ້ອຍໜຶ່ງ ແຕ່ໃນຕອນກາງເວັນຈະຮ້ ອນແດ່ ສ່ວນວ່າຝຸ່ນລະອອງນັ້ນຍັງບໍ່ທັນເຫັນ ຍ້ອນວ່າຊາວກະສິກຳຍັງບໍ່ທັນຈູດໄຮ່ ຈູດທົ່ງນາໃນໄລຍະນີ້ເທື່ອ ດັ່ງທີ່ນາງເວົ້າວ່າ ຕອນເຊົ້າເຢັນກັບຕອນກາງຄືນເຢັນໜ້ອຍໜຶ່ງ ຕອນສວາຍຢາກຮ້ອນ ໂອ ຝຸ່ນບໍ່ ບໍ່ ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ເລີ່ມຈູດເທື່ອ ເດືອນໜ້າໃຫ້ເລີ່ມນະ ໃນຂະນະທີ່ຊາວແຂວງຈຳປາສັກນາງໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ປັດຈຸບັນອາກາດຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກນີ້ຂ້ອນຂ້າງຮ້ອນແດ່ ແຕ່ຍາມເຊົ້າມີໝອກປົກຄຸມໜ້ອຍໜຶ່ງ ຕາມສະ ພາບອາກາດໃນລະດູແລ້ງ ດັ່ງທີ່ນາງເວົ້າວ່າ
ອາກາດຢາກຮ້ອນ ບໍ່ ບໍ່ມີຝົນດອກ ອາ ກະຍາມເຊົ້າມີໝອກໜ້ອຍໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າກາງເວັນກະບໍ່ ບໍ່ຄ່ອຍມີ ເພາະວ່າມັນ ອາກາດມັນຮ້ອນ ມັນແດດ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່ານີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ໄປຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫຼາຍແຂວງ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຕິດ ຕໍ່ໄດ້ ທີ່ຜ່ານມາ ທາງການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ອອກແຈ້ງການຫ້າມບຸກຄົນ ນິຕິບຸກຄົນຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ ຈູດປ່າ ແລະ ຈູດທົ່ງນາ ຮົ້ວສວນຊະຊາຍ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ຝຸ່ນລະ ອອງຂະໜາດນ້ອຍ PM 2.5 ບໍ່ໃຫ້ເກີນມາດຕະຖານ ໃນໄລຍະລະດູແລ້ງປີ 2024 ນີ້ ຜູ້ໃດລະເມີດຈະຖືກກ່າວເຕືອນ ຫຼື ປັບໃໝ ແລະ ດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ແຕ່ກໍຍັງພົບເຫັນການຈູດເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອ ຈູດຫຍ້າ ຈູດທົ່ງນາຕ າມປົກກະຕິຢູ່ຄືເກົ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການພາກປະຊາສັງຄົມເຊິ່ງຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ເຊິ່ງຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງກ່າວວ່າ ການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການທາງກົດໝາຍຂອງທາງການບໍ່ມີປະສິດທິພາ ບ ເອົາແຕ່ຄວາມຜິດໄປໃຫ້ປະຊາຊົນ ປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ບໍ່ຢາກປະຕິບັດກົດໝາຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍແລ້ວມັນ ມັນບໍ່ມີປະສິດທິ ພາບ ເອົາແຕ່ຄວາມຜິດໄປໃສ່ປະຊາຊົນແລ້ວມັນ ປະຊາຊົນເຂົາກໍບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລ້ວເຂົາກໍບໍ່ຢາກເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານໃດຄືກັນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແ ລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິຊາການ ໃນມື້ວັນທີ 19 ຕຸລາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເກີດຈາກໝອກ ຄວັນ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຈາກໝອກຄວັນນັ້ນ ໄດ້ມີການວາງແຜນປະຕິບັດ ແລະ ດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ກະກຽມຮັບມືກັບສະພ າບການປ່ຽນແປງຂອງພູມິອາກາດ ທີ່ຄາດວ່າລະດູແລ້ງຈະເລີ່ມຕົ້ນໄວ ແລະ ຈະແກ່ຍາວກວ່າປົກກະຕິໃນທ້າຍປີ 2023 ແລະ ຕົ້ນປີ 2024 ໄດ້ອອກມາດຕະການຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອປ້ອງກັນມົນລະພິດທາງອາກາດ ເປັນຕົ້ ນການສ້າງຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງພູມິອາກາດໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ການກະກຽມອຸປະກອນ ແລະ ການຈັດງົບປະມານເພື່ອປ້ອງກັນໄຟລາມປ່າ ໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການເຮັດສັນຍາກັບຄອບຄົວທີ່ບ້ານເຮືອນຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເຂດປ່າສະຫງວນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຊ່ອຍທາງການໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ມອດໄຟລາມປ່າ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຈູດປ່າເພື່ ອຂະຫຍາຍເຂດປູກຝັງນຳດ້ວຍ
ປັດຈຸບັນ ຊາວບ້ານຢູ່ບ້ານໂຄກກອງ ເມືອງຈຳປາສັກ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກິ່ນຂີ້ໝູຮຸນແຮງ ຂອງຟາມລ້ຽງໝູຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ຂອງນັກລົງທຶນຈາກປະເທດໄທ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເດື ອດຮ້ອນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຕອນກາງຄືນ ນອນບໍ່ຫຼັບເພາະເໝັນກິ່ນຂີ້ໝູແຮງ ເຊິ່ງກໍຍັງບໍ່ມີພາກສ່ວນໃດລົງມາແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ເທື່ອ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນຈຳ ນວນໜຶ່ງ ເມື່ອວັນທີ 20 ກຸມພາ ປີ 2024 ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊາວລາວທີ່ຮູ້ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວວ່າ ກິ່ນເໝັນຈາກຟາມໝູດັ່ງກ່າວ ເກີດຈາກນ້ຳຂີ້ໝູໄຫຼລົ້ນອ່າງບຳບັດນ້ຳເສຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຂຸດໜອງ ສຳລັບໃຫ້ນ້ ຳຂີ້ໝູໄຫຼໄປຂັງລວມກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສົ່ງກິ່ນເໝັນຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ກໍຍັງບໍ່ທັນມີເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສ່ວນໃດລົງໄປຕິດຕາມກວດກາເທື່ອ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ ນີ້ວ່າ ສົ່ງກິ່ນເໝັນ ບຳບັດບໍ່ໄດ້ ອ່າງບຳບັດມັນນ້ອຍ ເພິ່ນເຮັດອ່າງ ແຕ່ວ່າອ່າງມັນເຕັມນະ ອ່າງມັນນ້ອຍນະ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງລົງນ້ຳ ຂຸດໜອງບຳບັດ ເຮັດອ່າງບຳບັດນະ ຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກໍຢືນຢັນວ່າ ໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບຈາກກິ່ນຂີ້ໝູນັ້ນແທ້ ແລະ ຊາວບ້ານຫຼາຍຄົນກໍພາກັນຈົ່ມຢ່າງໜັກ ຍ້ອນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຫຼັບນອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈຶ່ງຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເລັ່ງກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຢ່າງຮີ ບດ່ວນ ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຈົນຮອດສຸຂະພາບຂອງຊາວບ້ານ ດັ່ງຍານາງກ່າວວ່າ ແລ້ວເຮົາກໍຢູ່ໃກ້ເຂົາຢູ່ ເຮົາ ແຕ່ວ່າສ່ວນຫຼາຍກະທາງສຽງກໍໄປທາງນັ້ນຫັ້ນແຫຼະ ວ່າຊັ້ນສະ ສຽງວິພາກ ວິຈານແດ່ວ່າ ເອີ ເໝັນຂີ້ໝູຫຍັງຊີ້ຫັ້ນນະ ມັນກະມີ ມີຫັ້ນແຫຼະ ມັນກໍກໍຜົນກະທົບຫຼາຍອັນຫັ້ນນະ ເພາະວ່າຟາມເຂົາກໍລ້ຽງໝູ ນຳເຂດລະແວກໃນທົ່ງນາແດ່ ຍາມກາງຄືນ ກະມີ ມີກິ່ນເໝັນນະ ຊາວບ້ານອີກທ່ານໜຶ່ງ ທີ່ເດີນທາງໄປມາຢູ່ບ້ານໂຄກກ່ອງຢູ່ເລື້ອຍໆ ກໍເຫັນວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງສືບຕໍ່ມີຢູ່ ຍ້ອນຟາມໝູແຫ່ງດັ່ງກ່າວມີການລ້ຽງໝູຈຳນວນຫຼາຍ ແຕ່ກໍບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງຊາວບ້ານຢ່າງຄັກແນ່ ເພາະວ່າທ່ ານເອງກໍເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນບ້ານດັ່ງກ່າວ ດົນໆເທື່ອໜຶ່ງ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຄືຊິຫຼາຍຢູ່ ໂຕນີ້ ເພາະວ່າໂຕນີ້ນ້ອງກໍບໍ່ ບໍ່ຮູ້ປານໃດ ແຕ່ວ່າເຫັນຢູ່ບ້ານໂຄກກ່ອງນ່ະ ມີ ມີ ມີຟາມໝູຢູ່ ເຫັນມີຢູ່ ເພາະວ່ານ້ອງບໍ່ແ ມ່ນຄົນບ້ານໂຄກກ່ອງນ່ະ ເຫັນເພິ່ນລ້ຽງຫຼາຍຢູ່ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຈຳປາສັກ ກ່າວວ່າ ສຳລັບຟາມລ້ຽງໝູດັ່ງກ່າວ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກໍໄດ້ລົງໄປຕິດຕາມກວດກາຢູ່ເປັນໄລຍະ ແຕ່ສຳລັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ສຳລັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ທີ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນເທື່ອນີ້ ກໍຍັງບໍ່ມີຊາວບ້ານ ຫຼື ພາກສ່ວນໃດມີການຮ້ອງຮຽນ ມາຍັງພະແນກເທື່ອ ແລະ ກໍບໍ່ສະດວກທີ່ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດໄປຫຼາຍກວ່ານີ້ ດັ່ງຍານາງກ່າວວ່າ ຂີ້ໝູເໝັນຫັ້ນບໍ ເຂົ້າໄປຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ ບ່ອນຫັ້ນ ມັນບໍ່ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສະເໜີເອກະສານອີ່ຫຍັງນະ ທາງດ້ ານນັກວິຊາການດ້ານການລ້ຽງໝູ ທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ສຽງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ກ່ອນທີ່ຈະມີການສ້າງຟາມລ້ຽງໝູໃນລາວນັ້ນ ທາງຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ມີການສົ່ງບົດປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມ ໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ປະເມີນ ແລະ ກວດກາ ແລະ ຄັນເບິ່ງແລ້ວເຫັນວ່າຟາມລ້ຽງໝູມີອ່າງບຳບັດນ້ຳເສຍທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍຈະໄດ້ຮັບການອະ ນຸມັດໃຫ້ສ້າງຟາມລ້ຽງໝູໄດ້ ແຕ່ປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ວ່າ ຟາມລ້ຽງໝູຈຳນວນໜຶ່ງມັກສວຍໂອກາດປ່ອຍນ້ຳເສຍລົງ ໃສ່ທຳມະຊາດ ກ່ອນໜ້ານີ້ ຟາມລ້ຽງໝູບາງແຫ່ງຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົ ບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊາວບ້ານມາແລ້ວ ເປັນຕົ້ນ ໃນໄລຍະວັນທີ 23 ຫາ 25 ມົກກະລາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຟາມລ້ຽງໝູຂອງນັກລົງທຶນຈີນແຫ່ງໜຶ່ງ ຢູ່ບ້ານເມືອງງາ ເມືອງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ກໍໄດ້ປ່ອຍນ້ຳເສຍຈາກການລ້ າງຄອກໝູລົງໃສ່ນ້ຳງາ ເຮັດໃຫ້ເກີດຝູງປາຕາຍຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 230 ກິໂລກຣາມ ຢູ່ສາຍນ້ຳດັ່ງກ່າວ ຈົນຮອດວັນທີ 26 ມົກກະລາ ປີ 2024 ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກກັບເຈົ້າຂອງຟາມໝູດັ່ ງກ່າວ ພ້ອມທັງໃຫ້ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ຄິດໄລ່ເປັນ 15,000 ກີບ ຕໍ່ປາຕາຍ 1 ກິໂລກຣາມ ແລະ ຄັນຍັງເກີດເຫດການເພີ່ມຕື່ມອີກ ກໍຈະຖືກສັ່ງໂຈະກິດຈະການນັ້ນທັນທີ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຈົບໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນພາກຂ່າວປະ ຈຳວັນ ທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ຈັດມາສະເໜີທ່ານ
ເລື່ອນເປີດບໍລິການລົດໄຟບາງກອກ ວຽງຈັນ ເປັນໄລຍະກາງເດືອນພຶດສະພາ 2024 ພອນ ພູມີທອນ ລາຍງານ
ໃນວັນທີ 19 ກຸມພາ 2024 ນີ້ ສຳນັກງານຂ່າວ Daily News Online ຂອງໄທ ລາຍງານວ່າ ທາງການລາວ ແລະ ໄທ ໄດ້ຕົກລົງກັນທີ່ຈະເປີດບໍລິການເດີນລົດໄຟສາຍນະຄອນຫຼວງບາງກອກ ຫານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃນເດືອນພຶ ດສະພາ 2024 ນີ້ ໂດຍທ່ານ ພິເສດ ຄຸນນະທຳລັກ ຫົວໜ້າກົມການຂົນສົ່ງທາງລາງ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂອງໄທ ເປີດເຜີຍວ່າ ຈາກການປຶກສາຫາລືກັບຝ່າຍລາວ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ສາມາດເປີດໃຫ້ບໍລິການຕາມແຜນ ເດີມໃນເດືອນເມສາ 2024 ໄດ້ ຍ້ອນວ່າໄລຍະດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນໄລຍະວັນພັກບຸນປີໃໝ່ລາວ ແລະ ໄທ ທີ່ຂ້ອນຂ້າງແກ່ຍາວ ອີກທັງຈະໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບ ແລະ ສ້ອມແປງທາງລົດໄຟ ໄລຍະສະຖານີໜອງຄ າຍ ຫາສະຖານີທ່ານາແລ້ງ ທີ່ນຳໃຊ້ມາດົນນານເກືອບ 20 ປີ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຈະໄດ້ຝຶກແອບພະນັກງານຂັບລົດໄຟຊາວລາວ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ຈະເປັນຜູ້ຂັບຂີ່ລົດໄຟ ແຕ່ໄລ ຍະສະຖານີທ່ານາແລ້ງ ຫາສະຖານີວຽງຈັນຄຳສະຫວາດຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງການຫ້າງຫາກະຕຽມທັງໝົດ ຈະຕ້ອງຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2024 ນີ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ສອບຖາມໄປຍັງເ ຈົ້າໜ້າທີ່ການລົດໄຟແຫ່ງປະເທດໄທທ່ານໜຶ່ງ ຊຶ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ທ່ານກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2024 ນີ້ວ່າ ຕອນນີ້ຍັງໄມ່ມີຄຳສັ່ງທີ່ຊັດເຈນນະຄັບ ມີແຕ່ໄປຄຸຍເມື່ອປາຍເດືອນທີ່ ແລ້ວນີ່ຄັບ ຕອນນີ້ ທ່ານກ່າວວ່າ ຕອນນີ້ຍັງບໍ່ມີຄຳສັ່ງທີ່ຊັດເຈນນະເຈົ້າ ມີແຕ່ໄປໂອ້ລົມກັນເມື່ອທ້າຍເດືອນແລ້ວນີ້ເຈົ້າ ຕອນນີ້ຍັງເປັນໃນຂໍ້ສົນທະນາ ແຕ່ຍັງບໍ່ເປັນບົດສະຫຼຸບອອກມາເທື່ອເຈົ້າ ທາງວິທະຍຸເ ອເຊຍເສຣີພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ໄປຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະຖານີລົດໄຟທ່ານາແລ້ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ຮັບສາຍ ທາງດ້ານຊາວລາວນາງໜຶ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນກ່າວວ່າ ທຳອິດຍັງເຂົ້າໃຈວ່າທາງການທັງສອງປະເທດຈະເປີດບໍລິການເດີນລົດໄຟໃນເດືອນເມສາ 2024 ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ນາງກໍຮູ້ສຶກ ຕື່ນເຕັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການເລື່ອນເປີດບໍລິການເດີນລົ ດໄຟເປັນເດືອນພຶດສະພາ 2024 ເພາະຖືວ່າເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຈະມີການເຊື່ອມຕໍ່ການເດີນທາງດ້ວຍລົດໄຟ ຈາກໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປຫານະຄອນຫຼວງບາງກອກໂດຍກົງ ແລະ ນາງຕັ້ງໃຈວ່າຈະລ ອງເດີນທາງດ້ວຍລົດໄຟຂະບວນນີ້ ເພື່ອທີ່ຈະຖ່າຍວິດີໂອໄປເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງນາງນຳດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ນາງກ່າວວ່າ ວຽງຈັນຫາກຸງເທບ ເພາະວ່າຊ່ວງນີ້ຍັງບໍ່ມີເທື່ອ ອາດ ອາ ວຽງຈັນຫາກຸງ ເທບເລີຍ ຍັງບໍ່ເຄີຍນັ່ງເທື່ອ ປະມານເດືອນຫ້າບໍ ເປີດ ຫຼືວ່າເດືອນສີ່ ຕື່ນເຕັ້ນເລີຍ ຈະໄດ້ມີຄອນເທັນຖ່າຍນຳ ຂະນະທີ່ຄົນງານລາວຢູ່ປະເທດໄທນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ນາງຫັນມາເດີນທາງດ້ວຍລົດໄຟ ຍາມກັບ ຄືນເມືອບ້ານຫຼາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນຢ້ານກົວຕໍ່ອຸບັດຕິເຫດຈາກການເດີນທາງດ້ວຍລົດເມໂດຍສານ ຫຼື ລົດຕູ້ໂດຍສານ ແລະ ນາງກໍພະຍາຍາມຊັກຊວນຄົນງານລາວ ຮ່ວມເດີນທາງດ້ວຍລົດໄຟນຳກັນດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ນາງ ກ່າວວ່າ ເຫັນອຸບັດຕິເຫດເກີດຫຼາຍ ກໍເລີຍວ່າ ເອີ ແບບ ກະເລີຍໄປ ໄປລົດໄຟ ກໍເລີຍແບບ ເອີ ລອງແຊຄລິບໄປໃນກຸ່ມ ເຜື່ອວ່າມີຄົນຢາກໄປຫັ້ນນະ ກໍສະບາຍ ໄປລົດໄຟນັ້ນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ນາງກໍຮູ້ສຶກເສ ຍດາຍທີ່ການເດີນລົດໄຟສາຍນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫານະຄອນຫຼວງບາງກອກ ເປີດບໍ່ທັນໃນໄລຍະບຸນປີໃໝ່ລາວ 2024 ທີ່ຈະມາຮອດນີ້ ຍ້ອນວ່ານາງຕັ້ງໃຈຈະກັບໄປຫຼິ້ນບຸນປີໃໝ່ລາວນຳຄອບຄົວ ທາງດ້ານຜູ້ປ ະກອບການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ ຊາວໄທ ຍານາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ບໍລິສັດຂອງຍານາງບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບປານໃດ ຈາກການເລື່ອນເປີດການເດີນລົດໄຟ ຈາກສະຖານີທ່ານາແລ້ງ ຫາສະຖານີວຽງຈັນ ຄຳສ ະຫວາດ ຍ້ອນວ່າການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈະລົງຢູ່ທີ່ສະຖານີທ່ານາແລ້ງ ເຊິ່ງເປັນສາງໃນການແຈກຢາຍສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດລາວ ລວມທັງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ສະຖານີວຽງຈັນໃຕ້ ໂ ດຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຮອດສະຖານີວຽງຈັນ ຄຳສະຫວາດ ດັ່ງທີ່ຍານາງກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ເຣົາຈະຕ້ອງອອກທີ່ດ່ານໜອງຄາຍ ແລ້ວກໍວິ່ງເຂົ້າທ່ານາແລ້ງ ທ່ານາແລ້ງກໍຄືລານ CY ລານຄອນ ເທນເນີຢາດ ທີ່ຈະເປັນ ຍານາງກ່າວວ່າ ເຮົາຈະຕ້ອງອອກທີ່ດ່ານໜອງຄາຍ ແລ້ວກໍແລ່ນເຂົ້າທ່ານາແລ້ງ ທ່ານາແລ້ງກໍຄືລານ CY ລານ Container Yard ທີ່ຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງສະຖານີລົດໄຟລາວ-ຈີນ ພໍຈາກທ່ານາແລ້ ງ ເຮົາກໍຈະຍົກຕູ້ຈາກລານ CY ນີ້ໄປທີ່ວຽງຈັນໃຕ້ ສຳລັບການເດີນລົດໄຟ ເສັ້ນທາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫານະຄອນຫຼວງບາງກອກ ໃນໄລຍະທຳອິດຈະມີມື້ລະສອງຂະບວນໄປກັບ ປະກອບຂະບວນທີ 133 ເສັ້ນ ທາງສະຖານີກຸງເທບອະພິວັດ ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ ຫາສະຖານີວຽງຈັນ ຄຳສະຫວາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຂະບວນທີ 134 ເສັ້ນທາງສະຖານີວຽງຈັນ ຄຳສະຫວາດ ຫາສະຖານີກຸງເທບອະພິວັດ ໄລຍະ ທາງ 627 ກິໂລແມັດ ໂດຍເປັນລົດໄຟໄວ ປະເພດນັ່ງຊັ້ນສອງ ຫ້ອງແອ ລາຄາປີ້ໂດຍສານປະມານ 414 ບາດ ຂະນະທີ່ຊັ້ນ 3 ຫ້ອງພັດລົມ ລາຄາປີ້ໂດຍສານປະມານ 281 ບາດ ຈະໃຊ້ເວລາເດີນທາງປະມານເກົ້າຫາສິບ ຊົ່ວໂມງ ບໍ່ລວມໄລຍະເວລາການຈ້ຳກາໜັງສືຜ່ານແດນທັງສອງເບື້ອງ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ຂະບວນລົດໄຟທ່ານາແລ້ງ-ໜອງຄາຍ ຂະບວນທີ 481 ແລະ 482 ໃນປັດຈຸບັນ ກໍຈະໄດ້ມີການຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງໃຫ້ບໍລິການ ຈາກສະຖານີວຽງຈັນ ຄຳສະຫວາດ ໄປຮອດສະຖານີອຸດອນທານີ ເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ໂດຍສານຊາວລາວ ທີ່ນິຍົມເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປິ່ນປົວຢູ່ແຂວງອຸດອນທານີ ອັນເປັນການເພີ່ມທາງເລືອກໃນການເ ດີນທາງ ຈາກເດີມທີ່ມີລົດເມໂດຍສານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາອຸດອນທານີ ຊຶ່ງໃຫ້ບໍລິການໂດຍບໍລິສັດ ບຂສ ຈຳກັດ ຂອງໄທ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມນີ້ໃນໄລຍະທຳອິດ ຜູ້ໂດຍ ສານຈະຕ້ອງຈ້ຳກາໜັງສືຜ່ານແດນ ຢູ່ສະຖານີໜອງຄາຍ ແລະ ສະຖານີທ່ານາແລ້ງຕາມເດີມໄປກ່ອນ ຈົນກວ່າທັງສອງຝ່າຍຈະສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ວ່າ ຈະໄດ້ມີການຈ້ຳກາໜັງສືຜ່ານແດນຄັ້ງດຽວ ຢູ່ສະຖາ ນີໜອງຄາຍ ຫຼື ສະຖານີທ່ານາແລ້ງ
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີທ່ານໄປນັ້ນ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ນັກທຸລະກິດຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນ 17 ໂຄງການຢູ່ລາວ ດ້ວຍມູນຄ່າ 986 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2023 ເມືອງປາກກະດິງແຈ້ງເຕືອນຊາ ວບ້ານໃຫ້ລະວັງຊ້າງສອງໂຕ ລອຍນ້ຳມາຈາກຝັ່ງໄທ ດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍໃນ 3 ແຂວງໃຫຍ່ຂອງລາວ ເກີນຄ່າມາດຕະຖານແລ້ວ ຊາວບ້ານເມືອງຈຳປາສັກ ໄດ້ຮັບຜົ ນກະທົບຍ້ອນກິ່ນເໝັນຈາກຟາມລ້ຽງໝູ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງ 6 ໂມງຫາ 7 ໂມງ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 13,685 ກິໂລເຮີດ ຄະນະຈັດລາຍກາ ນ ພ້ອມດ້ວຍຂ້າພະເຈົ້າ ໄມຊູລີ ຜູ້ປະກາດລາຍການ ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ຂໍຄວາມສຸກສະຫວັດດີ ຈົ່ງມີແດ່ທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີ